مجرمين ۽ ۽ مطيع، فرمانبردار، انهن کي اسان هڪ جهڙو ڪونه ڪيو آهي. هڪڙا مؤمن آهن، ٻيا مجرم آهن. نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم کي الله تعاليٰ حضرت ابراهيم عليه السلام جي ڳالهه ٿو ٻڌائي. ۽ هي سورت آهي مڪي، مڪي جي ماڻهن کي خبر ڏيڻي آ ته توهان جو جيڪو جد امجد ابراهيم عليه السلام وڏو بزرگوار ان جو واقعو ٻڌو توهان کي نبي ان جي ڳالهه ٿو ٻڌائي ۽ سمجهائي تڏهن ٿو الله تعالي فرمائي ڇا آئي تو وٽ ڳالهه مهمانن جي ابراهيم عليه السلام ابراهيم عليه السلام جي مهمانن جي خبر عزت وارا مهمان اها خبر تو وٽ پهتي فرشتا هيا حضرت ابراهيم عليه السلام انهن کي پهرين ماڻهو سمجهيو وري عزت ڪئي جيئن مهمان جي عزت ڪبي آهي ۽ اهي الله تعاليٰ جي نگاهه ۾ نظر ۾ ته فرشتا هيا معزز ۽ مڪرم مڪرم به هيا جيئن الله تعالي فرمايو بل عباد مڪرمون توهان جا معبود نه آهن پر ٻانها آهن منهنجا عزت ڪيل حضرت ابراهيم عليه السلام هنن کي عزت ڏني مهمان سمجهي مهمان نوازي حضرت ابراهيم عليه السلام جو پنهنجو پيشو هيو مهمانن جي گهڻي عزت ڪندو هيو اذ دخلوا عليه جڏهن آيا ان وٽ فقالوا پوء اچي چيائون سلاما يعني سلام هجي توهان تي مهمانن جي صورت ۾ آيا ضيف جو لفظ مفرد تي به استعمال ٿيندو آهي جمع تي به استعمال ٿيندو آهي ضيف معنيٰ ضيوف جي به اچي ضيف معنيٰ ضيف واحد جي به اچي مهمان ابراهيم عليه السلام جا معنيٰ جمع جي معنيٰ ۾ هتي استعمال ٿيا آهن هن جلد جلد ان کي سلام جو جواب ڏئي قال سلام وعليڪم السلام قوم منڪرون مڙس اوپرا آهيو قوم آهيو اوپرا ماڻهو اهو لفظ هنن کي چيائين يعني مان سڃاڻان ڪونه ٿو غريب الوطن ٻئي قسم جا ماڻهو آهيو ٻئي هنڌ جا آهيو بس هنن هائو نه ڪانه ڪئي. فراغ هڪدم هليو ويو. راغ يروغ چئبو آهي تڪڙي وڃڻ کي. هڪدم وري پوڻ، پرٽجي پوڻ. اليٰ اهله گهر موٽي پيو پنهنجي اهل ڏانهن فجاء. کڻي آيو بعجلن سمين گابي کي ب تعديت جي لاء جاء لازم هيو تنهن کي متعدي ڪيائين گابو کڻي آيو گيهه ۾ تريل سمين سمن ۾ سمن چئبو آهي گيهه کي گيهه ۾ تريل پڪل هڪڙو گابو کڻي آيو مهماني اها ان وقت ۾ انتها درجي جي هئي ۽ وڏي اعزاز واري مهماني هئي اها هنن کي اچي پيش ڪيائين

صفائيء سان توهان وٽ مهماني آندي آ، مهذب ۽ شائسته طريقي ۾، ان کي چيائين ته توهان کاڌو نه ٿا کائو، هو ته هيا فرشتا، ملائڪ. ڪهڙي خبر ابراهيم عليه السلام کي ته هي ماڻهو يا ملائڪ آهن؟ يا ته رب تعاليٰ کي خبر هئي، انبياء ڪرام کي ڳجهه جو علم ته ڪونهي جو اچن ملائڪ انهن کي سمجهي ماڻهو ته پوء ڪڏهن وري ماڻهن کي ملائڪ به سمجهي ويهبو؟ آخر اهو علم غيب جي نه هجڻ ڪري لازم آيو. تنهن ڪري ماڻهن کي ماڻهو سمجهبو، ملائڪن کي ملائڪ، جڏهن پنهنجي صورت ۾ آيا شيء کي پنهنجي حقيقت کان ٻاهر ڪونه ڪڍبو آهي. اهو تعارف شرط آ اول انسانيت جو آهي، هر شيء کي پنهنجي حد ۾ سڃاڻجي. فاوجس منهم خيفة، پوء محسوس ڪيائين انهن کان خوف کي. اوجس، وجس، اوجس، وجس چئبو آهي ڪنهن شيء ۾ جو دل ۾ کٽڪو پيدا ٿيڻ. محسوس ڪيائين ته اف هي کائڻ کان روڪجي پيا محسوس ڪيائين ته هي منهنجا ڪي دوست ناهن الاء ڇا کاڌو جو نٿا کائن اهو وقت اهڙو هيو ته جيڪڏهن ڪو ڪنهن جو ڪو کاڌو کائي پوء سمجهبو هو ته هي هن جو مخلص آ دوست آ پر جي کاڌو نه کائي احتراز ڪري ۽ ڪو ٻيو وجهه به نه ٻڌائي پوء ائين ٿيندو هو چئبو هو ته هي ڪو شايد دشمن آهي جو نٿو کاڌو کائي اهو هوندو تنهن وقت ۾ نان نمڪ جيڪڏهن ڪنهن جو ڪنهن کاڌو ته پوء بس اهو ان جو دوست ٿيو سو هي نه پيا کائن محسوس ڪيائين پنهنجي ان موجوده حالات ۽ شهرت جي متعلق ته هي ڪي شايد خلاف آهن اسان جي هنن به انهيء ڳالهه کي ڄاتو هو ته هنن جي ملڪ جي رسم اها آهي ملائڪن کي ته مڙئي خبر آهي ماڻهن جي رسم رواج جي قالوا لا تخف چيئون تون ڊڄ نه. انهي ۾ انسان کي پنهنجي جسم جو خوف هوندو آهي. حضرت ابراهيم عليه السلام نبي خدا جو، انهن جا هزارين دشمن، نبوت جو پيغام پروگرام آهي به اهڙو، دنيا کي جيئن الله سان ملائڻو آهي، تيئن جيڪي الله جا باغي آهن اهي وري انهن جا دشمن. هاڻي انهي خوف کي ختم ڪيئن ڪن؟ انهن وٽ هڪڙي مبارڪ هئي. اها پيش ڪيائون. بشروه بغلام عليم، هن کي خوشخبري ڏنائون نينگر جي، هوشيار، علم واري نينگر جي. مطلب هي ته الله تعاليٰ جي طرفان تو وٽ اسان مبارڪ کڻي آيا آهيون، تو کي پٽ ڄمندو ڏاڍو صالح، خاصو عالم، سمجهدار. اها اچي ڳالهه ٻڌايائون. خوف جو محسوس ڪيائون ته هن کي خوف جي هلڪي ڪرڻ لاء اطمينان ڏنائون. ۽ ائين چيائونس ته تون اهو خيال نه ڪر، اسان الله جا ملائڪ آهيون، تو وٽ اسان بشارت کڻي آيا آهيون، الله جي طرفان بشارت کڻي آيا آهيون. اها ڳالهه اهڙي هئي جو ڄڻ طبيعت ۾ قرار پئي ڏياري، ڇو ته دشمن ماڻهو مبارڪ ڪونه آڻيندو آهي ۽ مبارڪ وري پٽ جي ماڻهو ڪونه ڏيندا آهن، اهو ته الله جي طرفان پيغام. تنهنڪري لازمي طرح سمجهه ۾ آيو ته اهي ملائڪ آهن خدا جا جو الله جي طرفان موڪليل آهن جن اچي رب تبارڪ وتعاليٰ جي طرفان ٻڌايو ته توکي الله تعاليٰ صالح اولاد رزق عطا فرمائيندو ۽ انهيء عورت منجهان رزق عطا فرمائيندو جڏهن بي بي صاحب اها به بيٺي هئي ڀرسان انهيء ڳالهه ٻڌي جيڪا انتهائي پوڙهپ تي پهچي چڪي هئي اقبلت امرأته في صرة متوجه ٿي عورت انهيء جي في تعجب صرة بمعنيٰ عجب، عجب ۾ عورت پئجي وئي ته کيس ٻار ٿيندو، ايتري قدر هن کي عجب اچي ويو. اي في صيحة و ضجة و استغراب. متوجه ٿي عورت عجب ۾ متوجه ٿي عورت ڳالهائڻ ۾۽ متوجه ٿي عورت رڙ ڪرڻ ۾. جهڙي طرح سان وڏي آواز سان اوچتو ڪا خبر ٻڌي تعجب جي وچان دانهن ڪبي آهي، انهيء قسم جو آواز. فصڪت وجهها، پوء پنهنجي منهن تي هٿ هنيائين. منهن تي هٿ هڻي نرڙ تي، عجب جي وقت ائين عورتون ڳالهائينديون آهن. اهو به هڪڙو طريقو هيو عورتن جي ڳالهائڻ جو اڄ تائين به ائين آهي قالت عجوز عقيم چيائين هڪ پوڙهي نازاد جنهن کي عمر ۾ ٻار نه ٿيو آهي اها جو بيٺي ته پٽ جي مبارڪ ٻڌي دانهن ڪري ائين چيائين هي ته مشڪل آهي قالوا ڪذلڪ چيائونس ته ائين ئي ٿيندو قال ربڪ، چيائين تنهنجو رب، انه هو الحڪيم العليم، اهو حڪمت وارو آهي، اهو خبردار آهي، علم وارو آهي، رب تبارڪ و تعاليٰ. روايت ۾ اچي ٿو ته اها نوانوي ورهيه جي عمر ۾ مائي هئي جو اسحاق عليه السلام پٽ ڄڻيو اٿائين. الله تعاليٰ حڪيم آهي، پنهنجي قدرت جو مالڪ آهي، سن ڪبر هجي

ڪهڙو آهي حال توهان جو اي رسولو؟ معنيٰ ابراهيم عليه السلام انهن کان احوال ٿو پڇي ته آخر ڪهڙي مقصد سان توهان آيا آهيو؟ مبارڪ ئي مقصد آهي ڪين ڪو ٻيو به مقصد آهي؟ جي مبارڪ مقصد آهي ته پوء ته اهو ٿي ويو احوال اڃا ڪا ٻي ڳالهه؟ قالوا انا ارسلنا چيائون اسان موڪليا ويا آهيون اليٰ قوم هڪ قوم ڏانهن مجرمين ڏوهاري قوم آهي هڪڙي انهي ڏوهاري قوم جي طرف اسان کي الله تعاليٰ موڪليو آهي.

مٽيء کان مٽيء کان پٿر، معنيٰ هن جي لاء سزا اها مقرر ٿيل آهي ته ساڪرو ۽ پٿر هنن جي مٿان وسائينداسين. من طين منجهان سمجهه ۾ آيو ته هن جي مٿان برسات ناهي پاڻيء جي، برسات ناهي ڳڙن جي، پر انهن جي مٿان برسات پوندي پٿرن جي. من طين جو مطلب اهو آهي. نه ته جيڪڏهن چئي ها ته اسان نرسل عليهم حجارة هڻنداسون انهن تي پٿر ته پٿر ڳڙن جا به ٿي سگهن ٿا. برف جا ڳڙا پٿرن وانگر ڪرن ۽ ماڻهو مري پوندا آهن انهن ۾ به پر اهي نه مٽيء جا پٿر معنيٰ اها جيڪا سنگريزا ساڪرو اهي ڀتر پٿر بلڪل اهي پاڻي ٻاڻي ڪونه هوندو انهي ۾ مسومة نشان لڳل رب تعاليٰ وٽ ان جي نشاني ٿيل آهي معنيٰ انهيء قوم جي هلاڪت لاء الله تعاليٰ وٽ خاص قسم جو هڪڙو اهڙو مينهن مقرر ٿيل آهي پٿرن جو جيڪو انهيء قوم تي وسندو ان جي جرم جي پاداش ۾، مسومة عند ربڪ، مقرر ٿيل آهن تنهنجي رب وٽ، للمسرفين، حد کان نڪري ويندڙ قوم جي لاء. يعني الله جي طرفان انهن تي پٿرن جا نشان، پٿرن تي به نشان ڪيل آهن ته هي عذاب، فلاڻي قوم کي فلاڻي وقت ۾ لڳندو جن عقل جي مخالفت ڪئي، دين جي مخالفت ڪئي، انساني فطرت ۽ انساني نسل جي پيدائش جي مخالفت ڪئي آهي، تنهنڪري انهن کي هاڻي سنگسار ڪري ڇڏجي جيئن انهن جو ڪو نام و نشان باقي نه رهي. پوء فاخرجنا من ڪان فيها پوء ڪڍندا ڪڍيوسين اسان انهن کي جيڪي هيا اتي من المومنين مؤمن سڀ حڪم ڪيون ته نڪري وڃو. مومن سڀ اٿي ويا. جڏهن ويا ملائڪ سڳورا اتي لوط عليه السلام کي چيائون ته توهان به نڪري وڃو فاسر باهلڪ بقطع من الليل رات جو حصو ڏئي ۽ نڪري پئو آڌيء رات ۾ نڪرو ڪوئي به پوئتي نه واجهائي سڀ نڪري وڃو جيڪي توسان گڏ مومن آهن انهن کي به پنهنجن کي وٺي وڃ اها ڳالهه ثابت ٿي وئي

۽ ان سان ڪي ماڻهو انفرادي طرح ڪي تعلق رکندڙ هيا ڪي باقي گهراڻي جو گهراڻو سڄو مگر هڪڙي عورت سا تنهن کي به الله تعالا استثنا ڪري ڇڏيو اها به نه اهڙي طرح ترڪنا فيها آيتن ڪري ڇڏي سي انهن ۾ اها علامت للذين انهن شخصن لاء يخافون العذاب الاليم جيڪي ڊڄن ٿا عذاب دردناڪ کان رب تعاليٰ انهي قسم جو عذاب انهن تي نازل ڪيو ۽ علامت ٿي پئي الله تبارڪ وتعاليٰ جي عذاب جي باقي قومن جي لاء ته اهڙي ڪردار وارن شخصن تي الله جي طرفان جڏهن اجتماعي حيثيت ۾ گناهه زور پڪڙي ويندو آهي ته عذاب جي صورت اتي اها آهي اها علامت ڪري ڇڏيسي اسان بي فرمانن جي مٿان عذاب جي. حضرت ابراهيم عليه السلام جو واقعو الله تبارڪ و تعاليٰ ايستائين مختصر ٻڌايو ته جيئن مڪي مڪرم جا ڪافر سمجهن ته بي فرماني جي نتيجي ۾ الله جو عذاب ايندو آهي، نبين جي مخالفت ۾ الله جو عذاب ايندو آهي، هاڻي هي به هڪ نبي نه پر سيد الرسل جي مخالفت ٿا ڪن پيا ۽ اهو دعويٰ ٿا ڪن ابراهيم عليه السلام جي دين جي پر ابراهيم عليه السلام جي دين کان ڪوهين پري آهن. وفي موسيٰ ۽ موسيٰ عليه السلام ۾ به توهان جي لاء نشاني آهي ترڪنا فيها آيتن و ترڪنا في موسيٰ ۽ موسيٰ عليه السلام ۾ به ڇڏي سي آيت ائين سمجهو ته عطف آهي انهي تي اذ ارسلنا جڏهن اسان موڪليو سي انهي کي الٰي فرعون بادشاهه فرعون ڏي بسلطان مبين کلي سند ڏئي ته تون وڃي ان سان مل سلطان مبين حجت بينه عصا موسيٰ، يد بيضاء، وڃي انهي سان گفتگو ڪر ۽ ڳالهاء. پوء حضرت موسيٰ عليه السلام ان ڏي متوجه ٿيو. تولّيٰ برڪنه، پوء ان منهن موڙيو پنهنجي زور تي، رڪن چئبو آهي قوت کي، ڪنڊ کي، ڪنڊ ۾ طاقت هوندي آهي ديوار جي.

دعوت الله تعاليٰ جي هيڪڙائي جي به ٻڌائين ۽ ٻيو ٽين ڳالهه هيء ته هن مطالبو ڪيو ته منهنجي مظلوم قوم کي ڇڏاء هاڻي جيڪڏهن جنون جي نسبت ته انهيء ڪري ٿو ڪريس ۽ جيڪڏهن الله جي هيڪڙائي جي نسبت ته پوء ان لحاظ کان هن کي ساحر ٿو ڪوٺي ڇو ته هن جو ڪلام تاثيري هيو ماڻهن تي اثر پيو پوي ته واقعي اهو فرعون ڪيئن ٿو خدا ٿي سگهي ۽ ٻي ڪيفيت اها هئي ته منهنجي قوم کي آزاد ڪر. آزادي جو مطالبو انهن ظالمن بادشاهن وٽ ڄڻ اهو جنون جي مرادف آهي. مذهبي جنون جي ڄڻ هڪڙي نشاني انهي کي سمجهندا آهن. فاخذنا اسان پڪڙيوسين انهي کي وجنوده ان جي لشڪر کي سڀني کي آخر انهن بي فرماني ڪئي سالن جا سال فرعون جي حڪومت چار سؤ ورهيه هئي.

هن ڪفر ڪيو، سرڪشي ڪئي، آيات بينات جو انڪار ڪيائين، قوم تان ظلم لاهڻ جي لاء تيار نه ٿيو، مظلوم غلام قوم کي آزاد نه ڪيائين، ايتريون مهلتون هن ڏي هيون، رب ٿو فرمائي ته اهو الزام کاڌل هيو، مجرم هو، ڏوهاري هو، پاڻ به سمجهي پيو، ٻيا به سمجهن پيا ته ڏوهاري آهيون، پر پنهنجي حڪومت ۽ قوت جي بلبوتي تي حضرت موسيٰ عليه السلام جي ڳالهه کي نه پيو مڃي. ۽ ائين ئي طاقت نبوت جي ۽ آخرت جي دعوت جي برخلاف ٿيندي آهي، طاقت ائين ڪندي آهي ڇو ته طاقت ڪنهن ضابطي ۾ رهڻ لاء تيار نه هوندي آهي، هو گهرندا آهن ته ڇڙواڳ جيڪي وڻي سو ڪريو. وفي عاد، عاد جي قوم، اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم، جڏهن موڪليوسين انهن جي مٿان هوا کي، جيڪا هوا هئي عقيم معنيٰ هر خير کان خالي. عقيم، اهڙي مينهن هوا کي چئبو آهي، جنهن جي پٺيان ڪڪر نه اچي. ڪڪر اچي ته مينهن نه وسي. پوء اهڙي قسم جي هوا کي نازاد هوا چئبو آهي. نازاد معنيٰ ڪو نتيجو نه پيدا ڪندڙ. جهڙي طرح عورت کي سڄي عمر ۾ ٻار نه ٿئي، ان کي نازاد ڪوٺبو آهي، سنڍ چئبو آهي. رب تعاليٰ فرمائي ٿو، سنڍ هوا ان جي مٿان موڪليسي، نه ته هوائن ۾ ڪڪر ايندا آهن، بشارتون ٿينديون آهن، هر خير ۽ برڪت کان خالي. طوفان هنن جي مٿان هڪڙو وڏو موڪليوسي، جنهن طوفان هنن جون ڌڄيون اڏائي ڇڏيون، هن کي ختم ڪري ڇڏيو. وما تذر من شيء اتت عليه ۽ نه پئي ڇڏي اها هوا ڪا شيء جو جنهن تي جو اچي الا جعلته ڪالرميم ڪري پئي ڇڏي هن کي مثل

هڪڙي ملڪ جي وڻن، هڪڙي علائقي جي وڻن جي ٻور کي کڻي انهي ٻور ۽ اثر کي ٻين وڻن تي اڇلينديون هن پوء جيڪو انهن جو پاڻ ۾ سلسلو آهي ڦل پيدا ٿيڻ جو اهو جاري ٿي پوندو آهي اهڙيون مکيون جيتڙا جيڪي هيڏي هنن گلن ٽڙيلن تي ويٺا هجن، اها هوا کڻي پنهنجي زور سان هيڏي اچي وڻن ۾ هڻندي، اهي وڻن کي چنبڙي پوندا. اهڙي طرح سان انهن وڻن جي ڦل ۾ قوت اچي ويندي آهي. جهڙي طرح کجين جو نسل يا ٻين وڻن جو نسل، پوکنو سارين جو نسل ۾ هوا جي جهوٽن تي هڪ ٻئي ۾ اهو باربردار ٿي ويندو آهي ۽ ڦر کڻي ويندو آهي.

به ثمود جي قوم ان ثمود جي قوم جو تهان حال ٻڌو اذا قيل لهم تمتعوا تهان نفعو وٺو حتيٰ حين ڪنهن وقت مقرر تائين ثمود جي قوم کي حڪم هيو ته تهان تهان به نفعو ڪجهه وٺو کائو پيو صالح عليه السلام ان کي چيو ته چڱو دنيا جا ڀلي تهان مزا اڙايو جيڪڏهن تهان هن وقت ۾ منهنجي ڳالهه نٿا مڃيو ته جڏهن الله تعاليٰ جي پڪڙ ۾ اچي ويندؤ ته پوء ڏسندؤ. فعتوا عن امر ربهم پوء هنن شرڪ، شرارت، ڪئي رب جي حڪم جي آڏو. فاخذتهم الصاعقة پوء انهن کي ورتو بجلي جي ڪڙڪي، وڄ جي گاج جو هڪڙو ڌماڪو. وهم ينظرون هڪ ٻئي ڏي ڏسن پيا، مرن پيا، ڌماڪي ۾ مري ويا، دليون ڦاٽي ويون. وما استطاعوا من قيام نه قادر ٿي سگهيا جو اٿي سگهن.

هي ته ناممڪن آهي. خالق ڪائنات جي عجيب غريب ڪاريگري ۾ انسان جيڪڏهن غور ڪري ٿو ته هيڪڙائي جي طرف هليو وڃي. والارض فرشناها ۽ هن زمين کي اسان پکيڙي ڇڏيو، فنعم الماهدون پوء اسان سهڻو فرش وڇائيندڙ آهيون. مهد چئبو آهي فرش وڇائڻ کي. اسان بهتر فرش وڇائيندڙ آهيون. ومن ڪل شيء خلقنا زوجين هر شيء مان، پيدا ڪياسين هر شيء منجهان زوجين، جوڙا جوڙا، لعلڪم تذڪرون، ته جيئن توهان ڌيان رکو. نر ۽ مادي رب تبارڪ و تعاليٰ هر شيء ۾ ڪئي. ساري دنيا جا اڄ حڪما ۽ اطبا انهي ڳالهه جو اقرار ٿا ڪن، جڏهن ته اڳي انڪار هو. نوع ۾ هر جنس جي نوع ۾ سلي ۾ گاهه ۾ اوڀڙ ۾ نر ۽ مادي جي تقسيم آهي. تڏهن زوجين پوء متقابل معنيٰ ٿي وئي آهي. هڪڙي ته اها معنيٰ ٻي متقابل معنيٰ هڪڙي چڱي ٻي مٺي هڪڙو ڏينهن ته ٻي رات زمين ته آسمان سٺي شيء ڪسي شيء زوجين جي معنيٰ اها به آهي متقابلات زوجين جي معنيٰ نر ماد پوء ته اها به آهي وڻن سلن گاهن اوڀڙن ۾ جيئن حيوانن جانورن ۾ ففروا الي الله تنهنڪري پنهنجي رب ڏي ڀڄو، اني لڪم منه نذير مبين مان توهان جي لاء رب جي طرفان ڊيڄاريندڙ آهيان پڌرو يعني الله سان تعلق رکو ٻي ڪا شيء توهان جي بچاء جي صورت ڪانه ٿيندي اهو حضرت انهن کي فرمايو ۽ تاڪيد ڪيو ففروا الي الله گناهن کان ڀڄي رب جي اطاعت ڏي اچو بي فرمانيء کان ڀڄي پنهنجي توبهه ڏي اچو پوء آهي ڀلائي ته فروا الي الله جو مطلب اهو ته رب ڏي ڀڄو مان توهان کي انهي جي پاسي کان ڊيڄاريندڙ آيو آهيان بي فرماني جو نتيجو گندو نڪرندو ولا تجعلوا مع الله الها آخر پهرين شيء الله سان گڏ ٻيو مالڪ نه سمجهو جنهن جي بلبوتي توهان اٿي گناهه ٿا ڪيو ته الله وٽ اهي وڃائي اسان جي جان آزاد ڪندا اني لڪم منه نذير مبين بيشڪ مان توهان لاء انهي کان آهيان ڊيڄاريندڙ مبين پڌرو ڊيڄاريندڙ بيان ڪندڙ هر ڳالهه کي صاف صورت مضمون توهان کي ٻڌائيندڙ ڪذالڪ ما اتي الذين من قبلهم اهڙي طرح جهڙي جو آئي اها شي جو اڳي هئي معنيٰ جهڙو رسول جو آئي من رسول بيان آ ما اتي الذين جو الا قالو مگر چيائون ساحر او مجنون هي جادوگر آهي مجنون آهي ڪافرن جو اهو حال. هيڏين تنبيهن ۽ ڳالهين ٻڌائڻ کان بعد، واقعات کي دنيا ۾ ڦيرائڻ کان بعد به، اڃا جاتي ڪو ڪنهن پنهنجو وزن سمجهيو، اتي پنهنجي قوت کي مڃائڻ جي ڪوشش ڪئي. ائين ٿي پيو. ۽ الله رسول جي طاقت کي هٽائڻ جي ڪوشش. چيو هي ساحر آ يا مجنون آ. جادو جادوگر پيا ڪوٺين نبين کي تڏهن الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته توهان غم نه ڪيو اڳي به ڪافر قومن اهڙي طرح انبيا ڪرام جي بي ادبي ڪئي آهي انهن کي جادوگر يا ديوانو چئي مڙئي ان جي نصيحتن کان پاڻ کي جان ڇڏائڻ جي ڪئي اٿن اهو هيو الله جي طرفان حڪم جيڪو انهن کي پهتو نبين سان ائين ڪيون، مخالفت رکيون، ان کي ساحر ۽ جادوگر چيائون. اتواصوا به پاڻ ۾ اها پاس ڪئي اٿن ڇا ڳالهه؟ جيڪي به بي فرمان آهن سي هڪ ڳالهه ٿا ڪن بل هم قوم طاغون پر اهي قوم آهن هڪڙي بي فرمان نسل گمراهيء جو ساڳو آهي ڪافر هر وقت اهو اکر استعمال ڪندو جهڙو اڳي ڪفر اختيار ڪيو هو مؤمن هر وقت اهو سٺو اکر اختيار ڪندو جيڪو الله ۽ رسول هن جي قرآن پاڪ ۾ ٻڌايو آهي. اهو فرق. ڇا اها ئي وصيت ڪري مري ويا ها هڪ ٻئي کي؟ بل هم پر ائين ناهي ماڻهو شرير پاڻ ساڳي ڳالهه ڪيون ٿا اچن. ٻج گمراهي جو رهيو ٿو اچي هڪ ٻئي کي سيکارين ٿا. فتول عنهم فما انت بملوم سو تون انهن کان رخ موڙ، منهن مئو موڙ، ناهين تون ملوم. مطلب ته تنهنجي مٿان ڪو الزام ڪونهي. پوء تو قوم کي دين پهچايو، اها ڳالهه سمجهائي ۽ هاڻي جيڪڏهن ڪو هڪڙو شخص اٿي مخالفت ڪري ٿو ته پوء توهان ان ۾ ڇا ڪندؤ؟ توهان تبليغ جو ڪما حقه حق ادا ڪري چڪا آهيو. پويان پوڻ جي ڪا ضرورت ڪانهي. نه مڃڻ تي توهان جو الزام ڪونهي. انهن تي الزام ايندو. سمجهائڻ توهان جو ڪم هيو. سلسلو تبليغ جو جاري آهي. انهن جي قسمت ۾ ايمان آڻڻ هوندو، نيڪ ٿي پوندا، جي بدقسمتي انهن اسباب خراب اختيار ڪيا آهن، ايمان ان جي قلب ۾ نه ٿو اچي سگهي، هنن پنهنجي هدايت جو دروازو پاڻ لاء بند ڪري ڇڏيو آهي، پوء انهي ۾ توهان جو ڪو قصور ڪونهي. فما انت بملوم پوء تون الزام کاڌل ناهين الله تعالي نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم کي ائين ٿو فرمائي اهو آهي ما تقدم من ذنبڪ وما تاخر معنيٰ جيڪڏهن تنهنجي ڳالهه ڪو نٿو مڃي ته هن ۾ تنهنجو گناهه ڪونهي توکي معاف آ معنيٰ ان تبليغ ۾ جيڪڏهن ڪي فروگذاشت هوندا ته پوء اهي به معاف آهن ماڻهو تبليغ ڪندو آهي ڪنهن کي ٻڌائيندو آهي الاء ٻڌائڻ جي ڪيتري حد هي جو انهي تي هدايت ۾ اچي، جيڪر اوترو ٻڌائجيس ها ته هدايت تي اچي ها، پر اوترو نه ٻڌايوسين، اهو به قصور ٿي پيو، الله اسان کي معاف ڪجانء. اهو آهي ما تقدم وما تاخر جي معنيٰ، معنيٰ اڳي، نبوت کان اڳ ۾، جيڪڏهن تو ڪي ڳالهيون ماڻهن کي پئي ٻڌايون، سمجهايون، ته ان ۾ به ڪيترن ماڻهن تنهنجون ڳالهيون هدايت جون ڪونه سمجهيون هيون، اهو به توکي معاف آ. نبوت جو پروگرام هاڻي آيو، هاڻي ته جيڪر معافي نه ملڻ گهرجي ڇو ته توکي هدايت ۽ دستور مليو آهي، الله ٿو فرمائي ته اند انداز هدايت جو، حد هدايت جي توکي معلوم ناهي، وقت هدايت جو توکي معلوم ناهي، تنهنڪري تو جيڪو ڪم پئي ڪيو آهي سو اهو پنهنجي خيال تي ائين ٿو سمجهين ته مان ناقص ڪيو آهي، تنهنڪري تون پاڻ کي انهي ڳالهه ۾ ڏوهاري ٿو سمجهين، سو اهو ڏوهه توتون اهو به معاف آهي، ڪا ڳالهه ڪانهي. اها معنيٰ به آهي ۽ اڃا ٻي معنيٰ به هڪڙي آهي غفر بمعنيٰ ستر مغفر چئبو آهي انهيء لوهه جي ٽوپلي کي جيڪو مٿو پائبو آهي ته ترار کي جهلي جيڪڏهن ڪو نيزو مٿو هڻي ته لوهه جو فولادي ٽوپ هوندو آهي ان ۾ نه لڳي سگهندو آهي ڇو ته هوندو آهي سخت مغفر جنهنکي سنڌي ۾ چئبو آهي خول فارسي ۾ چئبو اٿس خود عربي ۾ چئبو اٿس مغفر لوهه جو ٽوپلو

اها به پرواهه نه ٿيو. حضور پاڪ صلي الله عليه وسلم جن ان ڏينهن يا رات جڏهن آيت لٿي، فرمايو ته پهريدارؤ موٽي اچو، تراريون مياڻن ۾ وجهي اچي سمهي پئو. والله يعصمڪ من الناس. الله جي حفاظت لهي پئي آهي، بس هاڻي پهرو ڪونه نه ته اڳ ۾ پهرو ٿيندو هو. فرمائيندا مان اڪيلو ڪير پهرو ڏيندو؟ هڪدم ترار جو سرراٽ ٻڌندا ها. فرمائيندا ڪير؟ چي سائين هي فلاڻو. او دعا ڪندا ۽ انهن کي خوش ٿيندا ها هاڻي اهو قصو ختم ٿي ويو الله ياسين ڪرڻ ڏيندا هي آهي تبليغ تبليغ کي دهرائڻ هن کي چئبو تذڪير معنيٰ چيل ڳالهه وري ياد ڏيارڻ سو ان جون ٻه ڳالهيون پريان ماڻهو به آهن ٻه

تنهن ڪري پڪي پئي ٿيندي سبق آهي هڪڙو دين جو هي پريان جيڪڏهن مومن ٻڌڻ وارو آهي پر جي ڪافر ٻڌڻ وارو آهي ته پوء اتي فذڪر ان نفعت الذڪريٰ توکي جيڪڏهن توقع ۽ اميد آهي نفع جي ته پوء نصيحت ڪر مشروط آهي اها تذڪير مشروط آهي نفع سان جيڪڏهن تنهنجي ذهن ۾ اچي ٿو ته نفعو ٿيندو اهڙي اميد رکي ٿو پوء وري اها ڳالهه موٽائجو وري موٽائجو وري موٽائجو پر تنهنجي طبيعت اهو فيصلو ڪيو آهي ته هن کي نفعو نه ٿيندو تنهن ڪري نٿا تبليغ ڪريو حالانڪ نفعو ٿئي ها ڪهڙي خبر الله تعالي ٿو فرمائي ته فما انت بملوم اهو به معاف ٿو ٿئي ته تنهنجو فيصلو آهي ٺيڪ آهي اهو اجتهاد آهي باقي سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم برابر آهي انهن ڪافرن تي تون انهن کي ڊيڄاري يا نه ڊيڄاري اهي ڪو نه ٻڌندا لا يؤمنون ڪو نه ايمان آڻيندا

ائين ناهي، تون جيڪڏهن ٻڌائيندين ته توکي تبليغ جو فائدو ٿيندو، اجر ملندو، پريان مڃين يا نه مڃين، فيصلو ٿا ڏيئون توکي ته اهي نه مڃيندا ته به ٻڌائيندين ته توکي ثواب ٿيندو، سواء عليک اانذرتهم ام لم تنذرهم قرآن ۾ ڪونهي توتي برابر آهي جو تون انهن کي ٻڌائين يا نه ٻڌائين توتي برابر ناهي، لا يؤمنون جو ٿين ته توتي برابر آهي، توتي ڪيئن برابر آهي، توکي ته اجر ملندو، هو لا يؤمنون هجن ته هجن ڀلي، نه آڻن ته ايمان نه آڻن.

شرعي بندگي مقصود آهي، ڇو ته تخليق انهن جي انهيء استعداد تي رکيل آهي. هيڏو هنن جو معيار مقرر ڪيو ويو آهي جو هو خدا جي آڏو جهڪي پون، پنهنجي اختيار سان الله جي ٻانهپ ڪن. اها انهن کي ڪرڻي آهي، ٻيو ڪو مقصد ڪونهي. انسان پنهنجي زندگي جو موضوع مقرر ڪري، اهو موضوع جيڪي هن جي واضع رب تبارڪ و تعاليٰ مقرر ڪيو آهي. ڪنهن شيء کان جيڪڏهن ٻيو ڪم وٺبو ته اها غلط استعمال ٿي ٿئي. انسان الله جي فرمانبرداريء کان سواء جيڪڏهن ٻئي هنڌ استعمال ٿئي ٿو ته غلط ٿو استعمال ٿئي. انسان ذات کي ڪا به قوت غلط استعمال نه ڪري. پوء قوت اها جيڪڏهن شيطاني قوت هن کي غلط استعمال ٿي ڪري ته اها جهنم ۾ ويندي. جيڪڏهن پنهنجي قوت ۽ پنهنجو ارادو پنهنجي انسانيت کي غلط استعمال ٿو ڪري ته پاڻ جهنم ۾ ويندو. ائين کڻي سمجهو. اهو آهي مقصد ۽ وري حصر سان ٻيو ڪوئي مقصد ڪونهي ما الا جي معنيٰ اصل ئي ٻيو ڪجهه نه آهي تخليق جن ۽ انسان جي ٻئي مقصد لاء ناهي، عبادت لاء آهي. جن ۽ انسان عبادت ۾ بند پيا. عبادت آزاد آ. معنيٰ ڀلي ٻيا به ڪن ته ڪن پر جن ۽ انسان عبادت ۾ بند ٻيو ڪم نه ڪندا. پوء عبادت سان جيڪي شيون تعلق رکن اهي فرض آهن.

اتان جهاد ٿو نڪري. عبادت جي رڪاوٽ کي دفع ڪرڻ جي لاء جهاد پيدا ٿيو. جيڪڏهن عبادت کي رڪاوٽ نه ٿئي ته جهاد جي ضرورت ڪانهي. معنيٰ رب تبارڪ و تعاليٰ جي ٻانهو عبادت ڪندو رهي پوء جهلي ئي ڪونه. وري عبادت سيکارڻ به فرض ٿي پئي. ٻين کي چئجي ته بابا الله جي عبادت ڪريو، هو هن سان وڙهن ٿا. وڙهو چئو ٿا نه وڙهو نه ڪريو ته نه ڪريو نه وڙهو جي وڙهن ٿا ته پنهنجو بچاء ڪبو وري به دفاع ڪرڻو پيو مطلب ته جهاد عبادت جي انحرافيء کان پيدا ٿو ٿئي اها جوابداري آهي جيڪا هر هڪ شخص جي مٿان الله تعالا عائد ڪري ڇڏي آهي تخليق عالم جو غرض شرعي انسان ذات کي الله جي فرمانبرداري ڪري پورو ڪرڻو آهي

ڪا سائين هن کي لوهه جي سواري ٺاهڻي آهي ته ڪارخانو وجهڻو اٿس ته اسان کي لوهه جي سواري ٺاهڻيون آهن هڪڙي ملڪ کان ٻئي ملڪ تي وڃڻو آهي هوا جون سواريون ٺاهڻيون آهن پاڻيء جون سواريون ٺاهڻيون آهن جو جانور نٿا پهچن ته پوء اهي شيون جو سارو انهي سجدي ۽ توحيد جي ڪري آهي جيڪڏهن اهي ڪم سڀ ان عبادت سان واسطو رکن ٿا اهي سڀ فرائض جي انجام جا اسباب آهن ۽ سڀ حلال ۽ جائز ۽ ضروري آهن پر جيڪڏهن اهي الله جي عبادت کان رهندو پري ٿا ڪن ته سڀ حرام آهن سارو معاملو حرام ٿي ويو

اها ڪا ڳالهه ئي ڪانهي اهو ته مان پاڻ انتظام ڪندس الله تبارڪ وتعاليٰ گهرج آهر هر شيء کي سستو ڪيو آهي اصول آهي هڪڙو گهرج آهر هر شيء کي سستو ڪيو آهي جيڏي شيء گهربي اوتري سستي هوا اسانکي سخت گهرجي ٿي ننڊ ۾ به گهرجي ٿي جاڳ ۾ ۾ گهرجي ٿي ته ان جي لاء ڪو به پيسو خرچ ڪرڻو رڳو اندر ڦڦڙ پنهنجي ليکي چرن ٿا ائين خودڪار آلي جي صورت ۾ دل جي حرڪت جي بنياد تي پوء سائين انهن کي پئي ٿي ملي هوا. اها رزق آ اسان جو روزي آ آڪسيجن پئي ٿي ملي اندر ڪاربان جيڪو ان جو آهي فضلو هو نڪري ٿو ٻاهر هيڏو هزار چوويهه چوويهه لک دفعا ماڻهو ساهه ٿو کڻي ڏينهن ۾ ڪا ٿوري ڳالهه ته ڪانهي ايترا دفعا ساهه ٿو کڻي چوويهه لک گرهه ٿو کائي ماڻهو هوا جا هيڏو وڏو رزق ايڏي الله تعالا آساني ڪري ڏني انهي رزق جي وري ان کان پوء پاڻي آ ها پاڻي جي ايتري حاجت ڪانهي جيتري هوا جي حاجت آ ته پاڻي ان کان ٿورڙو سستو ٿورڙو گهٽ مهانگو به ٿيو وري سستو ته آهي گهڻو ئي پر يعني ايترو سستو ڪونهي ڪجهه مهانگيلو پاڻي کان مٿي وري کاڌي پيتي جي حاجت آهي پاڻي کان وري کاڌو پيتو ٿورڙو مهانگو آ پر اهو به ٻه ٽي دفعا ملي ٿو وڃي پاڻي ماڻهو ڏهه ٻارهن دفعا پيئندو کاڌو ٽي دفعا ته ڏهه ٻارهن دفعا پاڻي جيڪو اسان کي ملي ايترو سستو آهي ڏهه ٻارهن دفعا ملي ۽ اها ان جي مهانگ ماڻهو محسوس نه ٿو ڪري. کاڌو ٻه ٽي دفعا اسان کي گهرجي ته اهو اوترو ئي ملي ٿو تنهن ڪري اهو اوترو مهانگو ناهي. اوترو سستو رکيائين الله تعاليٰ پر هوا جيترو ۽ پاڻي جيترو سستو ناهي. وري ڪپڙي جي به ضرورت آهي پر ڪپڙو ڇهن مهينن ۾ ٻارهن مهينن کپي ٿو هڪڙو ٻه ڪپڙا تنهن ڪري اهو اوترو مهانگو رکيائين. اهڙي طرح اقتصاديات کي الله تعاليٰ ايئن انداز ۾ ڪري رکي ڇڏيو آهي. تڏهن ٿو فرمائي ته توهان منهنجي اطاعت ڪريو عبادت ڪريو، مان توهان جو ڪم پورو ڪريان. ماڻهو گهڻا ٿيندا ويندا، اها ئي شيء جيڪا اڳي زمين جريب خرار ڪندي هاڻي ٻه خرار ٿي ڪري. جي اڃا ماڻهو گهڻا ٿيندا ته اها ئي زمين هاڻي ٽي چار خرار به ڪندي. ايئن الله تعاليٰ اسباب پيدا ڪندو ويندو. جيڪڏهن رڳو نيت ماڻهو انهي لاء ڪري ته مان دين جي خدمت لاء ٿو اهو ڪم ڪريان ته بس اها عبادت آهي. الله جي فرمانبرداري جي تائيد به فرمانبرداري آهي. وضو ڪا عبادت ڪانهي ڪا پر جيڪڏهن نماز جي لاء ماڻهو وضو ڪري ٿو ته عبادت آهي، ثواب آهي. پاڻي ماڻهو کڻي ٿو اچي الائي ڪاٿئون پري پري کان ته مان وضو ڪندس پاڻي پيئندس ڪپڙا ڌوئي صاف پاڪ ڪندس اها عبادت آهي قدم قدم عبادت آهي اتي به ٿو کڏ کوٽري لپو لپو عبادت آهي منهنجي حضور سائين فرمايو گهوڙو ڪنهن جو ڀڄي ٿو وڃي ڌاريو اٿس جهاد جي لاء جيترو ميدان ڀڄي ويو ايتري زمين الله تعالا ملائڪن کان ڪڇرائي رکندو قيامت جي ڏينهن ساري زمين عمل نامي ۾ وجهندس توريوس ته هن جو ايڏو وڏو عمل ٿي ويو پنهنجي ليکي ڀڄي ويو هڪڙو دفعو نيت ڪئي ٿي ته گهوڙو منهنجو جهاد جي لاء

جو انهي ڏينهن الله تعاليٰ سزا کي مقرر ڪندو اهي شخص انهي وعدي واري ڏينهن ۾ به مجبور ٿيل ۽ ڦاٿل آهن ۽ رب تبارڪ وتعاليٰ انهي ۾ بي پرواهه آ جيڪڏهن ڪو چڱائي ڪندو ان خيرا فخير نتيجو چڱو نڪرندو ان شرا فشر جيڪڏهن برائي ڪندو نتيجو برو نڪرندو رب تبارڪ وتعاليٰ انهن شخصن کي جن اڄ رسول الله صلعم جو چوڻ نه ٿي ورتو ۽ ان جي مٿان مسخريون ٿي ڪيون، اذيتون ڏئي انتهائون ڪيون، نبي سائين جن آخر نڪري ويا، نيٺ رب تعاليٰ انهن جو ٻوڪو ڀريو، بدر جي ڏينهن انهن جي مٿان پيو ۽ انهن جا وڏا وڏا امير ۽ سردار ستر ماڻهو قتل ٿي ويا، ذليل موت مري وڃي کڏن ۾ پيا جو اتي ڍونڍ ٿي ويا ۽ ٻيا ستر انهن جا گرفتار ٿي آيا، جن ايلاز منٿون ڪري، فديا ڏئي ۽ جان ڇڏائي، هميشه جي لاء ڪفر جي ڪمر ٽٽي پئي، الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته اڳين جو به ائين ٻوڪو ڀريو هو توهان جو به اجهو ڀرجي تيار ٿيو آهي.

اهي نالا آهن جبل جا، جنهن تي حضرت موسيٰ عليه السلام الله تبارڪ و تعاليٰ سان هم ڪلام ٿيو. ان جو قسم، ان جي شاهدي، اهو انسانيت جي تربيت جو اعليٰ درجي جو پهريون مرڪز حضرت ابراهيم عليه السلام مؤسس دين جو مؤسس ۽ بنياد وجهندڙ توحيد جو

ان کي به چئبو آهي، جيئن ته هن ۽ انهيء جو پاڻ ۾ آمهون سامهون آهي، تنهنڪري بيت المعمور اهو اکر ٻنهي قبلن تي ڳالهائي سگهجي ٿو. معنيٰ ٻه مرڪز انسانيت جي تربيت جا، روحانيت ۽ آخرت جي ۽ انساني مقصد جي تربيت لاء ٻه مرڪز، هڪڙو قديم مرڪز طور سينا، ٻيو آهي جديد مرڪز بيت الله شريف. جديد انهيء ڪري ٿو چئجي.

اصل چئبو آهي هرڻ جي کل جي جهلي سنڙي جيئن ته اکر ڪاغذ تي زيرڪن جي لک وائن تيئن ان پکيڙيل ورق تي والبيت المعمور ۽ آباد ٿيل گهر بيت المعمور بيت الحرام

پر عذاب رب جو ايندو. طور جبل جو مرڪز شاهد آهي، بي فرمان تي عذاب ايندو ۽ اهو دستور دفتر ۾ لکيل آهي ته بي فرمان جي مٿان سزا اچڻي آهي. رق منشور معنيٰ بعض تورات شريف يا قرآن پاڪ جي اندر لکيل آهي.

ان عذاب ربک لواقع ان جي مٿان قسم کنيو آهي ته عذاب رب جو واقع ٿيندڙ آهي معنيٰ اهو ڇڏيندو ڪونه ڪو ماڻهو اهو آهي قسم جي جاء ما له من دافع ڪوئي ٽاريندڙ ان کي ڪونه هوندو جن سڀني شين جو قسم کاڌو ويو شاهدي ٿا ڏين ته الله تعاليٰ هڪڙو آهي قدرت ڪامله جو ۽ عظمت عاليشان جو صاحب آهي ان جي نافرماني ڪرڻ وارن تي عذاب ايندو، آخر طاقت جڏهن ان جي آ ته پوء عذاب ڇو نه ايندو، بي فرمان تي ته ان جي هٿ کان ٻاهر نڪرڻ وارو ته ماڻهو آهي ڪونه. جيڪڏهن عذاب بي فرمان کي نه اچي ۽ فرمانبردار کي عنايت نه ٿئي ته پوء ڪائنات بي مقصد ڪو نتيجو نه نڪتو ڪنهن جي ڪردار جو. انسان جو ڪردار ڪائنات جي اندر اعليٰ حيثيت رکي ٿو. ايڏي اعليٰ حيثيت شخص جي ڪردار جو نتيجو نه نڪري پوء ساري ڪائنات بي سود ٿي ويندي. ما له من دافع ڪوئي ٽارڻ وارو ڪونهي، ڪنهن جي قوت آهي جو ان کي ٽاري، موڪليل عذاب کي اچي هٽائي.

آسمان اهو جيڪو متحرڪ آ، اهو ڏينهن اهڙو هوندو جو آسمان پيو ڏڪندو، زمين ۾ زلزلو هوندو، تسير الجبال سيرا، جبل هلندا سير ڪندڙ ٿي، پهاڙ ائين پيا هلندا ڄڻ ته ڏسندو ته ڪپهه جا هڪڙا يا ان جا هڪڙا پها آهن جيڪي اڏرندا ٿا وتن هوا تي.

معنيٰ باطل جي اندر مشغول هئا الذين في خوض يلعبون في باطل يتشاغلون باطل جي اندر شغل رکندا هئا گندن ڪمن ۾، ڪوڙين ڳالهين ۾، اجاين واقعات ۾ پنهنجا هٿرادو ٺاهي وقت وڃائيندا هئا الله جي ذڪر جي عيوض يعني روحاني محنت جي بدلي يوم يدعون الي نار جهنم دعا هڪڙو اهڙو ڏينهن ٿيندو جو سڏيا ويندا اهي جهنم جي باهه ڏانهن سڏڻ هڪڙي معنيٰ اها ٻي ٻي معنيٰ جيڪا اصل آهي دع چئبو آهي ڌڪي ڏيڻ کي ڌڪيليا ويندا ڌڪو ڏنا ويندا جهنم جي باهه ڏي يدفعون الي نار جهنم بعنف و شدة سختي سان عنف چئبو آهي زور شدت سختي سختي ۽ شدت سان جهنم جي باهه ڏي ڌڪو ڏنا ويندا ڌڪو ڏيڻ هذه النار هنن کي چئبو ته اجهو هيء باهه، التي ڪنتم بها تڪذبون جنهن جو توهان انڪار ڪندا هيؤ، اجهو هيء باهه اچي وئي. ڏسو، چوندا هيؤ ڇا جي باهه، ڇا جو دوزخ. افسحر هذا، ڇا هي جادو آهي ڀلا؟ ام انتم لا تبصرون، يا توهان نه ٿا ڏسو، سوچيو نه ٿا ته هي جادو آهي قرآن پاڪ، جنهن قرآن پاڪ توهان کي ايتري قدر تربيت ۽ تعليم ڏني آهي

ڪنهن ڪا غلطي يا توهان جي نظر جي رويت ۾ خطا ته ڪانه ٿي اٿو؟ متان توهان ان باهه کي ٿا ڏسو حالانڪ باهه نه هجي. اصلوها توهان ان ۾ داخل ٿيو هاڻي هلو اندر. يعني قاسوا عذاب النار باهه جي عذاب کي جهيليو، ڇڪيو. ۽ ڪونه هلڪي ٿيندي آهي فاصبروا او لا تصبروا صبر ڪريو يا نه صبر ڪريو اها توهان جي جهڙي به هجي حالت انهي ۾ رهڻو پوندو رڙيون ڪريو ته به اها جاء جي خاموشي سان انهي عذاب کي ويٺا پيئو ته به توهان جي مرضي سواء عليڪم هڪ جهڙو آهي توهان تي انما تجزون ما ڪنتم تعملون رڳو بدلو ڏنو ويندو آهي توهان کي انهيء شيء جو جو توهان عمل ڪندا هيا. اهو توهان جيڪو عمل ڪندا هيا تنهن جو بدلو آهي اهو. دنيا ۾ توهان جو عمل انهيء قسم جو هيو تنهن وقت توهان تنهنڪري هاڻي دوزخ ۾ پئجي ويو. پوء گهٻرايو، دانهون ڪريو، فرياد ڪريو يا نه ڪريو پر بفرض محال صبر ڪرڻ ته مشڪل آهي. بفرض محال جيڪڏهن کڻي صبر ڪريو به. تڏهن به ڪو انهيء ۾ توهان کي فائدو ڪونه ٿيندو، فائدو ڪونه ٿيندو، ڪا معافي وافي ڪانه ملندي، ڇو ته جيل جي اندر دنيا ۾ جيڪڏهن ماڻهو صبر ۽ قرار سان آرام سان جيل ۾ گذاريندو آهي ته وڃي معافي ملي ويندي آهي.

ان المتقين في جنات و نعيم پرهيزگار هوندا باغن ۾ نعمتن ۾، ۽ ٻي جماعت جيڪا صالح جماعت تربيت جي روحاني مرڪزن سان چنبڙي پيا ڪاٿي به دنيا ۾ هيا مگر منهن ڪري ڪعبي ڏي نماز پڙهندا ها فولوا وجوهڪم حيث ما ڪنتم جاتي هجو منهن ڪعبي ڏي ڪيو مرڪز سان اتصال آهي

بما ڪنتم تعملون هن سبب جو توهان عمل ڪندا هيا تنهن ڪري ان انعام کي هاڻي وصول ڪريو عذاب الاهي کان هميشه محفوظ متڪئين علي سرر مصفوفه ٽيڪ ڏنل هجو تختن تي

انهن جي اولاد کي اسان پهچائي ڏينداسين الحقنا بهم ذريتهم جو مطلب معنيٰ اها انهن جي خوشي لاء اها اولاد انهن کي اسان اتي جنت ۾ لاحق ڪري ڇڏينداسون چنبڙائي ڇڏينداسون معنيٰ پهچائينداسون انهن جي ڪچهرين ۾ وما التناهم من عملهم من شيء عمل هنن جا گهٽ هوندا پوء درجو هنن جو بلند ڪبو انهن جي عملن منجهون ڪاٽي ملائڻ جو طريقو هي هوندو آهي، هڪ سطح تي مٿين سطح واري کي لاهي هيٺ اچ، اهو طريقو نه پر هيٺين سطح واري کي مٿي چاڙهي اچ، ڇو ته جنت فضل جي جاء آهي. پهچائينداسين انهن جي اولاد کي انهن سان وما التناهم من عملهم من شيء ۽ نه گهٽائينداسين انهن جي عملن کان ڪا شيء، انهن جي عملن منجهون ڪا به شيء گهٽائبي ڪانه. التنا بمعنيٰ نقصنا، نقص نه ڪيو. ڪل شيء ڪل امرئ بما ڪسب رهين، هر هڪڙو انسان پنهنجي ڪسب ۾ ڪئي ۾ رهين معنيٰ گروي آ، مقيد آ، پنهنجي عمل ۾ ڦاٿل آ، معنيٰ هن جي اجر جو درجو ڪو نه گهٽبو، ان ۾ پورو رهندو. حضور انور صلعم کي.